ທ່ານ Donald Trump ຈາກພັກ Republican ກັບທ່ານນາງ Hillary Clinton ຈາກພັກ Democrat ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນລັດ New York ທ່ານ Trump ໄດ້ຊະນະດ້ວຍການໄດ້ຮັບ ຈຳນວນຜູ້ແທນສ່ວນໃຫຍ່ 95 ທ່ານ ໃນກອງປະຊຸມທີ່ລັດ New York ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ເພີ່ມການມີຈຳນວນຜູ້ແທນນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລື່ນຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານ Bernie Sanders ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງ VOA Jim Malone ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽ ວກັບຜົນຄະແນນຈາກລັດ New York ດັ່ງພຸດທະສອນຈະນຳສະເໜີລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ

ຂໍໃຫ້ຄ່ຳຄືນນີ້ຈົ່ງເປັນຄ່ຳຄືນແຫ່ງຄວາມສຸກສຳລັບທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ແລ້ວມື້ອື່ນເຊົ້າກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ທ່ານ Trump ໄດ້ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານ John Kasich ແລະ ທ່ານ Ted Cruz ຢ່າງງ່າຍດາຍ ນັກທຸລ ະກິດພັນລ້ານໄດ້ຂະຫຍາຍການມີຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ເຮັດບົດບາດອັນໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຖືກສະເໜີຊື່ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກ Republican ທ່ານ Kasich ແລະ ທ່ານ Cruz ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສູ້ຕໍ່ ໄປ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ Republican ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ທ່ານ Kasich ໄດ້ໄປໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດ Maryland ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນສັບປ ະດາໜ້າ no, And there's one other thing, you know, I'm the only one here with ທ່ານ John Kasich ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈາກພັກ Republican ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກເອົາແນວທາງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອ ແລະ ມັນກໍຍັງມີສິ່ງ ອື່ນສິ່ງໜຶ່ງນຳ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພຽງຄົນດຽວທີ່ມີຄຳເວົ້າໃນແງ່ບວກ ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພັກຂອງພວກເຮົາໜ້າຈະມີທາງເລືອກເມື່ອເວົ້າເຖິງຈຸດນັ້ນ

ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈາກພັກ Republican ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ນອນຢູ່ກັບອະດີດດ້ວຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວຄືເກົ່າບໍ ຫຼືວ່າພວກເຮົາຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຫາບ່ອນໃໝ່ ແລະ ດີກວ່ານີ້ ປະຊາ ຊົນໃນແຕ່ລະລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເສັ້ນທາງໃໝ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກ Democrat ຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ລື່ນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເອົາຊະນະໄດ້ຍາກ ທ່ານ Bernie Sanders ແຕ່ວ່າທ່ານແຊນເດີສ໌ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈາ ກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ໃນເດືອນພະຈິກທ້າຍປີນີ້ And the American people are catching on that if we are going to prevent Trump or some other Republican from occupying ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ ແລະ ປະຊາຊົນອາເມລິກັນເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ຖ້າພວກເຮົາຈະຕໍ່ຕ້ ານທ່ານທຣຳ ຫຼື ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຄົນອື່ນໆ ຈາກການເຂົ້າໄປຄອບຄອງທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງມັນຈະເປັນໄພພິບັດສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົານັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ແລະ ທ່ານທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານເອງໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ເພາະວ່າລັດນິວຢອກແມ່ນລັດທີ່ເປັນບ້ານຂອງພວກເພິ່ນ ຜົນຄະແນ ນຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເພີ່ມໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າ ຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທັງສອງພັກ ຈະໄປປະເຊີນໜ້າກັນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນທ້າຍປີນີ້ ພຸດທະສອນ ດວງພູມີ VOA